SBS Radio ລາວ ສາທາລະນະລັດປະຊາທິປະໄຕປະຊາຊົນລາວ ຕະຫຼອດມາໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອ ຄືການບໍລິຈາກຢາຈາກຕ່າງປະເທດ ຢາທີ່ບໍລິຈາກນັ້ນແມ່ນໝາຍເຖິງຢາວັກຊີນກັນພະຍາດໂຄວິດ-19 ທີ່ວ່າ ສາທາລ ະນະລັດປະຊາຊົນຈີນ ມອບໝາຍຢາຊີໂນຟາມ ວັກຊີນກັນໂຄວິດ-19 ຮວດ 5 ໃຫ້ແກ່ສາທາລະນະລັດປະຊາທິປະໄຕປະຊາຊົນລາວ ກ່ຽວກັບເລື່ອງນີ້ ສາຍຫູສາຍຕາຈາກທ່ານ ສົມດີ ມີໄຊ ໃນຂົງເຂດແມ່ນ້ຳຂອງ ລ າຍງານມາໃຫ້ຮູ້ວ່າ ຫວ່າງໜຶ່ງນີ້ເນາະ ທາງສຳນັກຂ່າວວິທະຍຸຈີນສາກົນ CRI ກໍໄດ້ລາຍງານວ່າ ວັກຊີນຊີໂນຟາມ ຈຳນວນ 1 ລ້ານໂດສ ພ້ອມເຂັມສັກ ທີ່ລັດຖະບານຈີນ ໄດ້ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອລັດຖະບານລາວ ກະ ໄດ້ເດີນທາງມາເຖິງສະໜາມບິນວັດໄຕ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ເປັນທີ່ລຽບຮ້ອຍແລ້ວ ຈາກຂໍ້ມູນທີ່ຜ່ານມາ ທາງລັດຖະບານຈີນກະໄດ້ສົ່ງມອບວັກຊີນຊີໂນຟາມ ໃຫ້ກັບທາງສາທາລະນະລັດປະຊາທິປະໄຕປ ະຊາຊົນລາວແລ້ວນີ້ ກະຈຳນວນ 5 ຄັ້ງ ນັບແຕ່ເດືອນກຸມພາເປັນຕົ້ນມາ ລວມແລ້ວກະເກືອບ 3 ລ້ານໂດສ ແລະ ປັດຈຸບັນນີ້ ທາງສາທາລະນະລັດປະຊາທິປະໄຕປະຊາຊົນລາວ ກະໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອຈາກອົງ ການ COVAX ແລະ ເພື່ອນມິດ ທຳໃຫ້ມີວັກຊີນປ້ອງກັນໂຄວິດ-19 ແລ້ວ ຕອນນີ້ກໍລວມໆ ຫ້າລ້ານສອງແສນໂດສ ໃນໄລຍະທີ່ຜ່ານມາເນາະ ທາງລັດຖະບານລາວກໍໄດ້ສັກວັກຊີນໃຫ້ປະຊາຊົນຊາວລາວໄປແລ້ວລ້ານໜຶ່ງ ແສນຄົນ ການສັກວັກຊີນໃຫ້ບັນລຸເປົ້າໝາຍ 50% ຂອງປະຊາກອນ 3.5 ລ້ານຄົນ ພາຍໃນສິ້ນປີນີ້ເນາະ ກະແປວ່າຢາມາໃຫ້ເລື້ອຍໆຫັ້ນ ລະກະໂຄແວັກມາໃຫ້ແດ່ ຜູ້ນັ້ນຜູ້ນີ້ໃຫ້ແດ່ ມັນກະເກືອບຊິສັກໄດ້ຄົນລາວໝົດທົ່ວ ປະເທດພຸ້ນ ແຕ່ວ່າຢາກຊາບນີ້ນາ ຫຼືວ່າທ່ານຊາບບໍ່ ຫຼືວ່າຂ່າວ ຂ່າວມັນບອກໃຫ້ຮູ້ບໍ່ວ່າ ຢາທຸກຄັ້ງ ດັ່ງຮວດທີ 5 ທີ່ເອົາມາມອບໃຫ້ແກ່ລັດຖະບານລາວນີ້ນະ ແມ່ນໃຫ້ຜ່ານໂຄແວັກບໍ່ ຫຼືວ່າເອົາ ເອົາມາໃຫ້ 1 ຕໍ່ 1 ຄື ຈີນເອົາມາມອບໃຫ້ລາວໂດຍກົງ ບໍ່ຜ່ານໃຜໝົດ ອັນນີ້ເທົ່າທີ່ຕິດຕາມຂ່າວ ກໍເປັນວ່າຈີນເອົາມາໃຫ້ໂດຍກົງເນາະ ອີກ 1 ລ້ານໂດສລ່າສຸດນີ້ເນາະ ມັນມີຜູ້ໃດເວົ້າ ຫຼືວ່າມີຂ່າວມີຄາວເວົ້າຫຼືບໍ່ວ່າ ອາດຈະເປັນ ຢາການທົດລອງບໍ່ ເອົາມາຍັດໃສ່ມືໃຫ້ກັນນີ້ ມັນອາດຈະເປັນຢາແນວໃດແນວໜຶ່ງຕ່າງຫາກ ຫຼືວ່າດີກວ່າເກົ່າບໍ່ ຫຼືວ່າເປັນຢາທົດລອງບໍ່ ຢາແບບໃດກໍບໍ່ຮູ້ນີ້ ມັນ ມັນ ມັນມີຂ່າວມີຄາວ ຫຼືວ່າວົງການຂ່າວໃນລາວ ຫຼືລັດຖະບານເພິ່ນໄດ້ເອີ່ຍເຖິງຫຼືບໍ່ເນາະ ອັນນີ້ບໍ່ມີເນາະ ເພາະວ່າທີ່ຜ່ານມາ ເທື່ອນີ້ກໍເປັນເທື່ອທີ 5 ແລ້ວ ກໍຖືວ່າທາງ ທາງປະຊາຊົນລາວ ລະກະ ອ່າ ຜູ້ໄດ້ຮັບວັກຊີນຂອງຊີໂນຟາມຕົງນີ້ ກໍ ກະຖືວ່າ ກໍບໍ່ມີປະຕິ ກິລິຍາອີ່ຫຍັງເນາະ ວ່າເປັນການທົດລອງຫຼືບໍ່ ແຕ່ວ່າສ່ວນໃຫຍ່ກໍເຫັນບອກວ່າມັນ ມັນໜ້າຊິໄດ້ຜົນ ເພາະວ່າຄົນລາວກໍຕິດໂຄວິດຂ້ອນຂ້າງໜ້ອຍຈັ່ງຊີ້ເນາະ ເພາະວ່າມັນ ມັນ ມັນ ມັນແປກໃຈນີ້ ອັນນີ້ແມ່ນສ່ວນ ໂຕດອກ ລະກະຫຼາຍຜູ້ຫຼາຍຄົນກໍຄືກັນຫັ້ນແຫຼະວ່າ ລາວມີປະຊາຊົນ 7 ລ້ານ ລະກະເປັນປະເທດທີ່ວ່າບໍ່ມີທະເລ ປະເທດຕ່າງໆນານາອ້ອມຂ້າງ ແຕ່ວ່າບັນດາປະເທດຕ່າງໆນີ້ ເອົາມາມອບໃຫ້ຫຼາຍແທ້ໆນະ ມັ ນກໍເປັນທີ່ສົງໄສຢູ່ ຍົກຕົວຢ່າງປະເທດຍີ່ປຸ່ນນະ ກໍທັງທີ່ວ່າເຂົາເຈົ້າເອງຂາດຢາໄດ໋ ຂາດຢາວັກຊີນນະ ລະກະຢາວັກຊີນ AstraZeneca ກໍເຮັດຢູ່ໃນປະເທດຍີ່ປຸ່ນ ກໍຍັງຂາດຫັ້ນ ກໍຍັງເອົາມາມອບໃຫ້ລາວ ປະເທດອົດສະ ຕຣາລີນີ້ກໍຂາດເຂີນຢາວັກຊີນຄືກັນ ກໍຍັງເອົາມາມອບໃຫ້ລາວນີ້ ມັນ ມັນ ມັນບໍ່ເຂົ້າໃຈ ບໍ່ ຍົກຕົວຢ່າງວ່າ ສົມມຸດວ່າຄົນໃນເຮືອນບ້ານທ່ານນີ້ບໍ່ມີເຂົ້າກິນ ແລະ ທ່ານຊິເອົາເຂົ້າໄປແຈກຢາຍໃຫ້ບ້ານໃກ້ເຮືອນ ຄຽງບໍ່ ອັນນີ້ມັນກໍເປັນຕາໜ້າຄຶດນີ້ລະ ເພາະວ່າຫຼາຍປາກຫຼາຍສຽງນີ້ກໍຄຶດບໍ່ອອກ ແລ້ວຂ່າວຕ່າງໆໃນໄທໃນລາວນີ້ ບໍ່ໄດ້ເອີ່ຍເຖິງວ່າເປັນຫຍັງເອົາມາໃຫ້ຫຼາຍແທ້ ບໍ່ໄດ້ເອີ່ຍແມ່ນບໍ່ ອັນນີ້ບໍ່ໄດ້ເອີ່ຍເຖິງ ເ ພາະວ່າຂ່າວທີ່ຜ່ານມາ ວ່າງວ່າງບໍ່ດົນມານີ້ເນາະ ທາງຍີ່ປຸ່ນກະໄດ້ບໍລິຈາກ AstraZeneca ນີ້ໃຫ້ກຸ່ມປະເທດອາຊຽນກະຫຼາຍປະເທດ ໂດຍສະເພາະທາງຫວຽດນາມນີ້ຊິໄດ້ຫຼາຍໆແດ່ ແລ້ວກະມີໄທອີກ ເອີ ລ້ານໂດສທີ່ຜ່ ານມານີ້ເນາະ ແລ້ວກະຊິມອບໃຫ້ກັບປະເທດອື່ນໆໃນອາຊຽນນຳ ບໍ່ວ່າຊິເປັນລາວຄືກັນຊີ້ເນາະ ອືມ ແຕ່ວ່າປະເທດອົດສະຕຣາລີມາມອບໃຫ້ ມັນກະ ມັນເປັນເລື່ອງໜຶ່ງດອກອັນນັ້ນ ຄັນ ຄັນຊິເວົ້າແລ້ວ ມັນກະ ມີເຫດຜົນອັນຊັດເຈນຢູ່ ແຕ່ວ່າລາວປະເທດນ້ອຍໆ ແລ້ວກະຄົນກະບໍ່ຫຼາຍ 7 ລ້ານນີ້ນະ ໄດ້ຮັບບັກຫຼາຍ ມັນເກືອບມາສັກໃຫ້ປະຊາຊົນໄດ້ 50% ແລ້ວ ອັນນີ້ກະເປັນຕາທີ່ວ່າ ໜ້າສອບຖາມວ່າເປັນຫຍັງມາໃຫ້ຫຼາຍແ ທ້ ແລ້ວເພິ່ນໄປຮັບເອົາແລ້ວແມ່ນບໍ່ ຢາທີ່ວ່າງວດ 5 ສາທາລະນະລັດປະຊາຊົນຈີນມາມອບໃຫ້ນີ້ ແມ່ນ ກໍຄືໄດ້ຮັບມອບຮຽບຮ້ອຍແລ້ວ ວ່າງຕອນຄ່ຳຂອງວັນທີ 7 ສິງຫານີ້ເນາະ ໂອ ວັນທີ 7 ມື້ນີ້ກະ 13 ແລ້ວ ກະແປວ່ າເກືອບ 2 ສັບປະດາແລ້ວ ແມ່ນບໍ່ ແມ່ນ ເລີ່ມສັກໃຫ້ແລ້ວບໍ່ ຢານີ້ນີ້ລະ ເທົ່າທີ່ຕິດຕາມເນາະ ເຫັນບອກວ່າເລີ່ມ ຊິເລີ່ມສັກກັນແລ້ວເນາະ